ກະ ກະແກ້ໄຂໄດ້ຢູ່ ຍົກ ຍົກ ຍົກຕົວຢ່າງຈັ່ງຊີ້ ໃນສະໄໝ 80 ລະ 30 40 ປີມາແລ້ວ ຜ່ານໄປແລ້ວ ທີ່ວ່າພວກອ້າຍນ້ອງວຽງຈັນຄອມມິວນິດລາວຫັ້ນ ເພິ່ນມີໂຄງການຊິຂຽນ Dictionary ປຶ້ມອັນນ່າ ກ່ຽວກັບສັບຄວາມເວົ້າລາວ ເຖິງ ປັດຈຸບັນນີ້ກະຍັງບໍ່ມີເທື່ອ ລະກະຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ກະມາຟື້ນເລື່ອງນີ້ຂຶ້ນໃໝ່ ກະຍັງບໍ່ເຫັນວີ່ແວວຫຍັງເທື່ອ ເພາະວ່າການຂຽນໜັງສືນີ້ ຍົກຕົວຢ່າງ ພາສາອັງກິດເນາະ ໂຕຈັ່ງຊີ້ T A B L E ຊີ້ ຄັນຜູ້ໜຶ່ງຂຽນມາ P L E ຊີ້ ແ ມ່ນໃຜຜິດໃຜຖືກ ຂະເຈົ້າໄປເປີດເບິ່ງ Dictionary ເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າໃຜຜິດໃຜຖືກ ແຕ່ວ່າລາວນີ້ຊິໄປຖຽງກັນຮອດໃສ ມັນ ມັນບໍ່ມີທີ່ວ່າມາຂຽນບົ່ງໄວ້ວ່າໃຜ ໃຜຖືກໃຜຜິດນີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນຄວນປັບປຸງບໍ່ໃນຂັ້ນເທິງຫັ້ນນະ ອັນນ່າ Dictionary ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າຂະເຈົ້າໄດ້ພິມຂຶ້ນບໍ່ ຫຼືວ່າຈັ່ງໃດ ຈັກມີບໍ່ມີ ມັນບໍ່ເຫັນກໍແປວ່າບໍ່ມີລະ ມີແຕ່ຢູ່ໃນ Google ຄັນ click ເຂົ້າໄປຊັ້ນກໍ ແປນີ້ ແປວ່າ 50 50 ບໍ່ຖືກແລະ ຖືກແດ່ ບໍ່ຖືກແດ່ ຈັກແປແນວໃດ ອັນ Google ກະດາຍ ແຕ່ວ່ າໄທຫັ້ນກະຖືກປະມານ 70 ເປີເຊັນ ໄອ້ລາວນີ້ 50 50 ແປຢູ່ Google ນະ ແຕ່ວ່າມັນກະເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຂຽນ ຫຼືວ່າການໃຊ້ຢູ່ ແຕ່ວ່າຄັນມາມອງເບິ່ງໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເຮົານີ້ກໍ ທີ່ວ່າມີອົບພະຍົບລາວ ເຮົາປະມານ 10,000 ຄົນນີ້ນະ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈນີ້ ຄົນທີ່ວ່າເກັ່ງ ຫຼືວ່າສະກົດໄດ້ດີ ລະກະໄດ້ພາສາລາວໄດ້ດີນີ້ກະບໍ່ມອງເຫັນໃຜດອກ ນອກຈາກຍານາງນີ້ກັບວ່າທ່ານປະຄຽນ ວິຣະວົງ ທີ່ວ່າ ແມ່ນທ່ານປະ ຄຽນພຸ້ນແລ້ວ ທີ່ຮູ້ຈັກຫຼາຍ ກະ ກະແມ່ນ ກະ ກະແມ່ນສອງຄົນນີ້ແຫຼະ ແປວ່າເປັນທີ່ເພິ່ງພາອາໄສໄດ້ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍນີ້ກະແມ່ນວ່າ ຄັນຊິເວົ້າລະມັນ ການສຶກສາພາສາລາວ ນີ້ ມັນ ມັນບໍ່ເຖິງຂັ້ນສູງ ຫຼືວ່າສູງສຸດຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນ ມັນກໍຕ້ອງມີການຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ຍົກຕົວຢ່າງ ແປໜັງສື ໜັງສືນີ້ຄືກັນ ແປພາສາອັງກິດມາເປັນພາສາລາວນະ Adult Migrant ວ່າຊີ້ Adult ວ່າຊັ້ນ ແປວ່າຜູ້ໃຫຍ່ ເອົ້າ ຄັນມັນໂຕນ້ອຍ ໆ ແຕ່ວ່າອາຍຸມັນ 90 ມັນບໍ່ແມ່ນຜູ້ເຕັມກະສຽນຊັ້ນບໍ່ ອັນນີ້ກໍມີການໂຕ້ຖຽງກັນຢູ່ ຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນຍາກເລື່ອງພາສາລາວນີ້ ໂດຍສະເພາະການຂຽນນີ້ກໍມັນ ຄືເວົ້າລະໂຕ ໄປຊິຢູ່ ຫຼືວ່າ ຣ ຣົດ ລ ລີງ ຫຼືວ່າໄປເສີ ໄປ ໃສ ອັນ ຫຼາຍອັນຈັ່ງຊີ້ນະ ຄືອັນນ່າ ສະໄໝຊີ້ ອາ ໃໝ່ຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນເປັນຂອງງ່າຍໆ ແຕ່ວ່າມັນຍາກນີ້ນະ ມັນ ມັນ ເວົ້າແທ້ໆແລ້ວນີ້ ມັນຄວນເຮັດແນວໃດເນາະ ເພື່ອວ່າໃຫ້ມັນສະດວກສະບາຍ ເພາະວ່າໂຕໄ ທນີ້ມັນຍາກກວ່າໂຕລາວເດ້ ແຕ່ວ່າຂະເຈົ້າຂຽນນີ້ ມັນບໍ່ຄ່ອຍຈະມີການໂຕ້ຖຽງ ຫຼືວ່າຂຽນຖືກເກືອບໝົດສູ່ຜູ້ສູ່ຄົນພຸ້ນໃດ ເຮັດແນວໃດເນາະ ແມ່ນ ຂະເຈົ້າ ຂະເຈົ້າມັນ ອັນນ່າ ກ້າວໜ້າ ຂະເຈົ້າ ບ້ານເມື ບ້ານ ອັ ນ ບ້ານຂະເຈົ້າກະບໍ່ໄດ້ແຕກເສິກແຕກເສືອ ບໍ່ໄດ້ປ່ຽນລະບອບ ລະບອບຂະເຈົ້າຫັ້ນ ອັນ ອັນນ່າ ແປວ່າຕັ້ງມາ ຕັ້ງແຕ່ຂະເຈົ້າຮຽນມາແຕ່ນ້ອຍ ແຕ່ ແຕ່ ອັນ ຂັ້ນປະຖົມພຸ້ນມາ ຂະເຈົ້າ ອັນນ່າ ພາສາຂະເຈົ້າມັນກ້າ ວໜ້າກວ່າພາສາລາວເຮົາຫຼາຍ ຂະເຈົ້າກໍບໍ່ມີການຖົກຖຽງກັນ ຂະເຈົ້າຕ້ອງຂຽນແບບນັ້ນ ອັນນີ້ຍັງມີສະກົດຕາມສຽງ ສະກົດຕາມເຄົ້າ ຂອງຂະເຈົ້າມັນແມ່ນຕາມເຄົ້າໝົດ ຍານາງຄິດວ່າແນວໃດ ທີ່ວ່າສາທ າລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນການປະຕິວັດເພິ່ນນີ້ນະ ເພິ່ນເຂົ້າມາເພິ່ນກໍລົບລ້າງໂຕ ຣ ຣົດ ອອກ ເອົາແຕ່ ລ ລີງ ໄວ້ ບັດໄປບັດມາຂຽນຄືຍິງປືນ ຕຶດ ຂຽນບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າມັນ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ມີຕຶດ ມັນ ມີແຕ່ລຶດໆ ເລີຍຂຽນບໍ່ໄດ້ ລະບັດນີ້ເພິ່ນວ່າຂຽນຕາມສຽງ ຂຽນບໍ່ໄດ້ ລະເອົາໄປເອົາມາກະເລີຍວ່າເອົາຕົວ ຣ ລົດນີ້ມາໃຊ້ຢູ່ ແຕ່ວ່າບໍ່ປະກາດ ບໍ່ເປັນທາງການ ເອົາຄືນໄປໃຊ້ແລ້ວບໍ່ ແມ່ນ ແມ່ນ ເພິ່ນ ເພິ່ນເອົ າຄືນມາໃຊ້ແລ້ວ ແຕ່ວ່າເພິ່ນບໍ່ປະກາດໃດ໋ ເພິ່ນງຽບ ເພິ່ນເອົາມາໃຊ້ແລ້ວ ແຕ່ວ່າ ແຕ່ວ່າບໍ່ປະກາດຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນ ມັນຄິດວ່າມັນເປັນແນວໃດເນາະ ສຸດແລ້ວແຕ່ເພິ່ນແລະ ເຮົາ ເຮົາແທ້ເຮົາບໍ່ ເຮົາບໍ່ ເຮົາບໍ່ ບໍ່ລົ ບລ້າງຄືເພິ່ນ ເຮົາຍັງໃຊ້ຢູ່ ຢູ່ອົດສະຕາລີ ຕົວຢ່າງຂ້າພະເຈົ້າເອງນີ້ລະ ຂ້າເຈົ້າບໍ່ໄດ້ລົບລ້າງ ຂ້າເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຂຽນ ປ່ຽນເປັນ ລ ລີງ ໝົດ ພາສາລາວນີ້ກໍແມ່ນ ແມ່ນຂອງຄົນລາວ ລະຄົນລາວກໍບໍ່ຕົກບໍ່ແຕກ ບໍ່ ບໍ່ເວົ້າ ບໍ່ວ່າ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ແກ້ໄຂໃດນີ້ນະ ແຕ່ວ່າຄັນມາມອງເບິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ບໍ່ວ່າໜັງສືພິມ ນິດຕະຍະສານ ຫຼືຫຍັງກະຢ່າ ທີ່ວ່າຄົນລາວຂຽນນີ້ ມັນມີຜິດມີຖືກ ລະກໍມີການໂຕ້ຖຽງກັນ ແຕ່ວ່າອັນນີ້ຕາມການປະສົບການຂອ ງໂຕເອງນີ້ ການຂຽນພາສາລາວບໍ່ຜິດຈັກໂຕ ໂຕໜຶ່ງກໍບໍ່ຜິດ ໂຕນ້ອຍ ໂຕໃຫຍ່ ໂຕນອນ ໂຕຕັ້ງ ຫຍັງກໍບໍ່ຜິດຈັກໂຕນີ້ ແມ່ນຄຳພີໄບເບິນຂອງສາສະໜາກາໂຕລິກນີ້ນະ ທີ່ວ່າເປັນຄຳພີສາສະໜານີ້ ແຕ່ວ່າຂະເຈົ້າ ຂຽນນີ້ ກວດດີແທ້ດີວ່າ ບໍ່ຜິດຈັກໂຕນີ້ ຂະເຈົ້າຍັງສາມາດເຮັດໄດ້ ລະເປັນຫຍັງທາງການລາວ ບໍ່ວ່າລັດຖະບານລາວເກົ່າ ຫຼືລາວໃໝ່ ຫຼືລາວຈະມີອີກແນວໃດກໍຢ່ານີ້ ມັນມີແຕ່ຂຽນຜິດຂຽນຖືກນີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນເ ປັນແນວໃດເນາະ ເພາະວ່າຂະເຈົ້າບໍ່ ບໍ່ຫົວຊາ ບໍ່ຄິດວ່າມັນສຳຄັນ ອັນໂຕຜິດໂຕນັ້ນຫັ້ນນະ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າເອງນີ້ ຖືວ່າຂຽນຜິດນີ້ບໍ່ ແປວ່າເຈົ້າບໍ່ລະວັງ ເຈົ້າບໍ່ ເຈົ້າບໍ່ຫົວຊາ ເຈົ້າບໍ່ຖືສຳຄັນວ່າຕົວຜິດຕົວຖືກ ຂ ຽນແລ້ວຕ້ອງມາອ່ານຄືນ ໃຫ້ຜູ້ອື່ນອ່ານ ສ່ວນຫຼາຍລະຄົນນັ້ນຄືຂີ້ຄ້ານນີ້ບໍ່ ຂຽນແລ້ວແລ້ວກັນ ບໍ່ອ່ານຄືນ ມັນກໍຕ້ອງມີຕົວຜິດ ມັນກະແນ່ນອນລະ ເລື່ອງຂຽນຜິດນີ້ ນອກຈາກທີ່ວ່າສະໝອງສະກົດຜິດແລ້ວ ເວົ້າຜິດແ ລ້ວ ຫຼືວ່າເວົ້າຕາມທ້ອງຖິ່ນລະ ຄວາມເວົ້າກໍບໍ່ຄືກັນແດ່ ມັນກະເລີຍເປັນການຄິດຂຽນຜິດໄປ ແຕ່ວ່າແນວໜຶ່ງທີ່ມາສົ່ງເສີມໃຫ້ຂຽນຜິດນີ້ແຮງເຕັກເຂົ້າໄປອີກ ເພາະວ່າຄອມພິວເຕີ ມັນບໍ່ມີພິມດີດລາວອັນທີ່ວ່ າມີໂຕໜັງສືຕິດຄືໂຕອັງກິດນີ້ ຕ້ອງເອົາເຫຼັກຕະປອກຕະປູບໍ່ ເອົາເຈ້ຍມາຕິດໃສ່ ໄມ້ເອກ ໄມ້ໂທ ໂຕ ຂ ໂຕ ຄ ມາ ມາຕິດໃສ່ອັນ ໂຕອັນນະຄີບອດຫັ້ນ ເພື່ອວ່າຊິຂຽນພາສາລາວຊີ້ ລະກະຕີກະ ເອົາແຕ່ຄວາມຊຳນິ ຊຳນານຂອງໃຜມັນໄປຊີ້ ມັນກໍເລີຍຜິດໄປຕື່ມອີກນີ້ ອັນນີ້ນີ້ກໍເປັນການຂາດຕົກບົກຜ່ອງອີກ ທີ່ວ່າກ່ຽວກັບເລື່ອງພາສາລາວໃນຄອມ ໃນດ້ານຄອມພິວເຕີນີ້ ຍັງຫຼ້າຫຼັງຫຼາຍແທ້ໆ ຂະໜາດວ່າພາສາໄທມັນກໍຄ້າ ຍໆພາສາເຮົາຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ວ່າຫຼ້າຫຼັງຈາກປະເທດໄທນີ້ ໂອຍ ຄັນສິໄລ່ເປັນກິໂລແມັດນີ້ ບໍ່ແມ່ນພັນຫຼັກພຸ້ນບໍ່ ອັນນີ້ ອັນນີ້ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ກະແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວ ວ່າເຮົາຊິໄປທຽບໃສ່ອັນນະພາສາໄທນີ້ບໍ່ ໄດ້ດອກ ເພາະວ່າພາສາ ພາສາເຮົານີ້ມັນເລີ່ມຕົ້ນມາແຕ່ເປັນ ເປັນອັນນະ ຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງຝຣັ່ງ ເຂົາກໍບໍ່ໄດ້ຫົວຊາພາສາເຮົາ ເຮົາກໍປ່ອຍເອົາພາສາເຂົາເຂົ້າມາ ເຮົາກໍບໍ່ທຸລະ ອັນນ່າ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ພາສາລາວປານໃດ ເພາະສະນັ້ນມັນກໍຕ່າງກັນຢູ່ ເພາະວ່າໄທເຂົາເຈົ້າເປັນເອກະລາດມາ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເອົາພາສາອື່ນມາ ມາຖືສຳຄັນກວ່າພາສາເຂົາເຈົ້າເອງ ຍົກຕົວຢ່າງຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາ ລີນີ້ເນາະ ຫ້ອງການບາງແຫ່ງນີ້ ກໍແມ່ນວ່າເຈົ້ານາຍເພິ່ນຢູ່ຊັ້ນຫ້າ ພະນັກງານຢູ່ຊັ້ນໜຶ່ງ ວ່າຊິແປໜັງສືປັບໆໆໆ ຕີເປັນຕົວລາວ ກົດປັບສົ່ງໄປໃຫ້ເຈົ້ານາຍຢູ່ຊັ້ນເທິງ ເຈົ້ານາຍກົດປັບ ອ່ານບໍ່ອອກ ເປັນໂຕມະລ່ ອງຂ່ອງຂ່ອຍ ເປັນໂຕໝາກທົ່ງອອກໄປໝົດຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນ ມັນກໍເປັນຂາດຕົກບົກຜ່ອງອີກ ເພາະວ່າຕ້ອງມີ ອັນນ່າ ຟອນດຽວກັນຈັ່ງໃຊ້ໄດ້ ແຕ່ວ່າພາສາໄທນີ້ ເຈົ້າ ເຂົາຊິຂຽນຢູ່ໃສກະຢ່າ ຫຼືວ່າພາສາຫວຽດ ຫຼືວ່າ ພາສາຝຣັ່ງ ເຂົາຊິຂຽນໂດຍວິທີການໃດກະຢ່າ ມັນອອກມາເປັນໂຕໜັງສືດີໆ ຄືກັນໝົດຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວມັນ ມັນເປັນການຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ນີ້ກໍເປັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງສະກົດວ່າຊັ້ນເຕາະ ເພາະວ່າມັນ ມັນແມ່ນການ ຂີດຂຽນຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວເລື່ອງນີ້ນີ້ ມັນ ມັນຄວນມີການແກ້ໄຂບໍ່ ຍານ່າ ເອີ ມັນກໍຄວນແກ້ໄຂຫັ້ນແຫຼ່ວ ເພື່ອວ່າຢາກໃຫ້ພາສາເຮົາມັນກ້າວໜ້າ ມີກຽດ ຄັນເຈົ້າບໍ່ຮັກສາພາສາເຈົ້າ ບໍ່ໃຫ້ກຽດພາສາເຈົ້າ ມັນກໍບໍ່ຈະ ເລີນໄປ ແລ້ວໂດຍສະເພາະຢູ່ຕ່າງປະເທດຈັ່ງຊີ້ ອັນໜຶ່ງຢາກເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າສະກົດແບບ ອັນ ຕາມສຽງຢູ່ລາວດຽວນີ້ນີ້ນະ ອັນນີ້ມັນຂຶ້ນກັນກັບວ່າເຂົາເຈົ້າຢາກໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົາເຈົ້າຫັ້ນ ໝົດທຸກຄົນຫັ້ນອ່ ານອອກຂຽນເປັນ ເພາະສະນັ້ນ ຍັງ ເຂົາເຈົ້າຈັ່ງໃຊ້ວິທີ ອັນນ່າ ສະກົດ ອັນນ່າ ຕາມສຽງ ຂຽນຕາມສຽງ ບໍ່ແມ່ນຂຽນຕາມຫຼັກໄວຍາກອນຂອງພາສາລາວແທ້ໆ ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າຂຽນຊູ່ມື້ນີ້ ສາດສະໜາ ເຂົາເຈົ້າ ກໍຂຽນ ສໍ ສະຫຼະອາ ໂຕດໍ ສະໜາກໍ ສະຫຼະອະ ໂຕສໍ ສະຫຼະອະ ແລ້ວກໍໂຕໜໍ ສະຫຼະອາ ມັນມີສອງໂຕ ໂຕ ອັນ ສຽງສູງເໝືອນກັນໄດ້ຫັ້ນນະ ມັນ ມັນ ມັນກໍຍາກຢູ່ ເພາະວ່າລາວເຮົາ ແທນທີ່ຊິມາພັດທະນາພາສານີ້ໃຫ້ມັ ນຈະເລີນຂຶ້ນ ໃຫ້ມັນງາມຂຶ້ນ ໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນບໍ່ ບາງອັນນີ້ກໍແປວ່າເຮັດໃຫ້ມັນຍາກຂຶ້ນ ບາງອັນນີ້ກໍແປວ່າ ເອີ ປະຕິວັດໄມ້ກັນໄມ້ກົງ ລົບລ້າງອອກຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນກໍເລີຍວ່າເດັກນ້ອຍເກີດຊຸດນີ້ກໍເປັນແນວໜຶ່ງ ເກີ ດມາຊຸດໜ້າກໍເປັນແນວໜຶ່ງ ເອົາໄປເອົາມາ ແປວ່າໜັງສືນີ້ ໜັງສືພາສາລາວນີ້ຍາກເມືອໜ້າ ສັບສົນໄປເມືອໜ້າເລື້ອຍໆ ຈັ່ງຊີ້ນະ ຂ້າພະເຈົ້າເອງກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າເພິ່ນເອົາໄມ້ກົງອອກຈາກ ອັນ ສະຫຼະເອຍຫັ້ນ ນະ ມັນມີຄວາມໝາຍຈັ່ງໃດ ມັນເປັນຫຍັງຈັ່ງເອົາອອກ ແລ້ວມັນອ່ານບໍ່ອອກ ເບຍລາວບໍ ຫຼືເບີລາວບໍ ຫຼືຈັ່ງໃດ ກໍອ່ານບໍ່ອອກ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈເຫດຜົນ ກໍແມ່ນຢູ່ ມັນກໍແມ່ນຢູ່ ມັນເປັນຈັ່ງຊັ້ນແທ້ ແຕ່ວ່າ ອັນ ສິ່ງ ໜຶ່ງທີ່ຂ້າ ພະເຈົ້ານີ້ຢາກເລົ່າໃຫ້ຟັງນີ້ແມ່ນວ່າ ໃນປະມານ 5 ປີຫຼັງ ຫຼື 4 ປີຫຼັງນີ້ນະ ຂ້າພະເຈົ້າໄປໜອງຄາຍ ກໍເລີຍວ່າໄປເຫັນ Expo ຢູ່ເມືອງໜອງຄາຍຫັ້ນ ພໍດີເຂົ້າໄປ ອັນ ຜາມຂອງຄົນລາວວ່າຊັ້ນເຕາະ ແລ້ວມັນມີ ຮ້ານໜຶ່ງທີ່ວ່າເອົານ້ຳກະປ໋ອງມາໂຊຫັ້ນ ກໍແປວ່າເອົານ້ຳໝາກຍໍມາໂຊ ຂຽນໃສ່ຝາບັກໃຫຍ່ໃດ໋ ຕົວລາວນະ ໝາກ ນ້ຳໝາກຍໍລະດັບໜຶ່ງຂອງນ້ຳ ອັດຢູ່ໃນເມືອງລາວຊັ້ນ ອັນນີ້ກໍບໍ່ເຄີຍເຮັດເນາະ ກໍໄປອ້າປາກ ເບິ່ງຢູ່ວ່າໜຶ່ງ ເພິ່ນຂຽນໂຕ ໜ ໂຕ ໜ ນ່ະ ບໍ່ແມ່ນໂຕ ໜ ໜ ໜາ ໃດ໋ ໂຕ ໜ ແລະກໍໃສ່ໄມ້ເອກ ໂຕເອງ ແລະໄປເບິ່ງວ່າ ແລະກໍເລີຍວ່າມີອັນ ຍິງນາງໜຶ່ງອາຍຸປະມານຊາວປາຍປີນະ ຖາມວ່າ ເອົາ ເປັນຫຍັງເຈົ້າມາຕາ ງໜ້າອັນເສດຖະກິດລາວ ທີ່ແທ້ຂຽນໜຶ່ງນີ້ຂຽນບໍ່ຖືກໃດ໋ ຂຽນໂຕ ໜ ຕາມປົກກະຕິນີ້ ຄັນຂຽນຖືກນີ້ແມ່ນໂຕ ໜ ໜາ ໃດ໋ ຜູ້ກ່ຽວລະເວົ້າວ່າ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ອັນນີ້ທາງການເພິ່ນກວດຖືກແລ້ວ ອັນນີ້ແມ່ນໂຕ ໜ ບໍ່ ໂຕ ໂຕ ໜ ຫັ້ນບໍ່ຖືກ ໂ ຕເອງກະເລີຍເວົ້າວ່າ ອັນນີ້ນີ້ ຮຽນພາສາລາວມານີ້ ໃຊ້ມານີ້ ຫຼາຍກວ່າຜູ້ກ່ຽວຫັ້ນມານີ້ ຢ່າງຂີ້ຮ້າຍນີ້ມັນ 40 ປີແລ້ວ ບໍ່ເຄີຍເຫັນໂຕ ໜ ຈັກເທື່ອ ເຫັນໂຕແຕ່ ໜ ໜ ຊື່ໆ ຜູ້ກ່ຽວກໍເລີຍເວົ້າວ່າ ບໍ່ ໂຕ ໜ ນີ້ຖືກແລ້ວ ເພາະວ່ າທາງການເພິ່ນຂຽນຈັ່ງຊີ້ ແລະ ບັດນີ້ເອົາມາເບິ່ງແລ້ວ ບາງເທື່ອກໍໂຕ ໜ ບາງເທື່ອກໍໂຕ ໜ ແຕ່ວ່າຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮຽນມານີ້ ແຕ່ຫ້ອງທີ 5 ນ້ອຍພຸ້ນ ມັນແມ່ນໂຕ ໜ ໃດ໋ ມັນບໍ່ແມ່ນໂຕ ໜ ໃດ໋ ຈັ່ງຊີ້ ມັນ ມັນ ເວົ້າງ່າຍ ໆວ່າເຮັດແນວໃດ ພາສາລາວມັນຊິຂຽນຄືກັນໄດ້ນີ້ນະ
ຊິບໍ່ມີທາງລະ ບໍ່ມີແລ້ວ ເພາະວ່າມັນ ມັນຢູ່ຄົນລະຟາກຟ້າຈັ່ງຊີ້ ເອົາ ເອົາແຕ່ຜູ້ທີ່ຂຽນ ພວກ ພວກມັນ ໜຸ່ມນ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮຽນ ອັນນ່າ ໂຕລາວຢູ່ບ້ານຢູ່ເມືອງເຮົາ ກະບໍ່ຮູ້ວ່າຂະເຈົ້າຊິຂຽນແບບໃດ ສ່ວນຫຼາຍກະບໍ່ຂຽ ນເລີຍແລ້ວ ເພາະວ່າມາຢູ່ປະເທດອື່ນແລ້ວກະເວົ້າພາສາປະເທດນັ້ນ ແລະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງໂຕ ໜ ໜຶ່ງ ໂຕ ໜ ຫຼືວ່າໂຕ ໜ ນີ້ ແມ່ນວ່າດຽວນີ້ ປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ ຢູ່ໃນພື້ນແຜ່ນດິນລາວນີ້ ມີມະລອງປ່ອງແປ່ງດັງຂຶ້ນເລີຍໃດ໋ ວ່າຊິເອົາໂຕໃດແທ້ນີ້ ກຳລັງ ກຳລັງເປັນເລື່ອງເປັນລາວກັນຢູ່ໃດ໋ ໂຕ ໜ ກັບໂຕ ໜ ໜຶ່ງນີ້ ແຕ່ ແຕ່ວ່າອັນນີ້ລະ ມັນ ມັນມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ວ່າຂາດຕົກບົກຜ່ອງໃນດ້ານພາສາລາວ ບໍ່ແມ່ນວ່າດູຖູກພາສາລາວເຮົ າດອກວ່າ ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນຄວາມຈິງແທ້ທີ່ວ່າມັນຂາດຕົກບົກຜ່ອງຫຼາຍແທ້ໆນີ້ນະ ແມ່ນແທ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລ້ວມັນບໍ່ມີ ມັນບໍ່ມີອົງການທີ່ວ່າຄວບຄຸມອັນນີ້ໄດ້ ເຮົາຢູ່ນອກປະເທດແຮງຮ້າຍແລ້ວ ບໍ່ມີຜູ້ໃດທີ່ຈະ ໄປຄວບຄຸມອັນນີ້ໄດ້ ແຕ່ລະອົງການ ແລະ ໃນ ຢູ່ໃນອົງການຫັ້ນມີຄົນລາວເຮົາທີ່ວ່າຮູ້ພາສາ ລາວດີບໍ ຫຼື ບໍ່ຮູ້ພາສາລາວດີບໍ ມັນກະຂຶ້ນໄປຕາມ ຕາມສະພາບການມັນແບບນັ້ນ ຄັນຖ້າວ່າຊິສົ່ງອອກໄປຫາປະເທດ ນັ້ນປະເທດນີ້ ມັນກະຕ້ອງລະວັງໜ້ອຍໜຶ່ງ ຄື ຊິຊອກຫາຜູ້ທີ່ວ່າຊຳນານນັ້ນມາ ມາຊ່ອຍເບິ່ງ ກວດໃຫ້ ມັນກະເປັນຈັ່ງຊັ້ນແຫຼະ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ກໍແປວ່າ ຟັງເບິ່ງແລ້ວນີ້ ແປວ່າບັນຫາພາສາລາວນີ້ ບໍ່ວ່າຢູ່ໃນພື້ນແ ຜ່ນດິນລາວ ຫຼືວ່າຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດໂທດແຫ່ງໃດກໍຢ່ານີ້ ມັນຄົງຈະມີບັນຫາດັ່ງເດີມນີ້ຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ແລະກະບັນຫາໃໝ່ກໍຊິເກີດມາເພີ່ມ ກະແປວ່າຊິມີບັນຫາຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ກ່ຽວກັບການສຳພາດຍາ ນາງໃນມື້ນີ້ນີ້ ກໍຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນຢ່າງສູງສົ່ງ ຂໍຂອບໃຈນຳ